From Washington, this is VOA News.
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ທີ່ນີ້ສະຖານີວິທະຍຸ ວີໂອເອ ພາກພາສາລາວ ກະຈາຍສຽງທຸກໆວັນຈາກວໍຊິງຕັນ ດີຊີ ນະຄອນຫຼວງຂອງສະຫະລັດ ເຊິ່ງທ່ານກໍສາມາດຮັບຟັງໄດ້ທາງອິນເຕີເນັດເຊັ່ນກັນ ທີ່ lao.voanews.com ທ່ ານຜູ້ຟັງ ຂ້າພະເຈົ້າ ອາດນະສັກ ຜູ້ປະກາດລາຍການກະຈາຍສຽງ ໃນຄ່ຳຄືນນີ້ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຟັງລາຍງານກ່ຽວກັບ ອິນເດຍກຳລັງສ້າງຄວາມກ້າວໜ້າໃນເປົ້າໝາຍຂອງການຕິດຕັ້ງທໍ່ນ້ຳປະປາ ໃຫ້ແກ່ຄົວ ເຮືອນທັງຫຼາຍ ຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດ ຕິດຕາມດ້ວຍລາຍການເມືອງລາວໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ຂ່າວຮອບຫຼ້າສຸດ ແຕ່ກ່ອນອື່ນ ຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງຂ່າວພາກທີ 1 ຈາກນັກຂ່າວຂອງພວກເຮົາ ປະຈຳແລງວັນສຸກມື້ນີ້ VOA News ຫົວຂໍ້ຂ່າວທີ່ສຳຄັນສຳລັບແລງມື້ນີ້ມີດັ່ງນີ້ ຊາວປາແລັສໄຕນ໌ເສຍຊີວິດຫຼາຍກວ່າ 100 ຄົນ ແລະ ບາດເຈັບອີບລຸອີກຫຼວງຫຼາຍ ໃນລະຫວ່າງການແຈກຢາຍອາຫານຢູ່ໃນຂົງເຂດກາຊາ ສະພາຕ່ຳຮັບຜ່ານມາດຕະ ການໃຊ້ຈ່າຍໄລຍະສັ້ນ ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງການປິດໜ່ວຍງານບາງສ່ວນຂອງລັດຖະບານກາງ ແລະ ຄົວ ຄອບຄົວຂອງທ່ານ ນາວານນີ ຈັດພິທີສົ່ງສະການໃຫ້ແກ່ທ່ານ ທີ່ເປັນຜູ້ນຳຝ່າຍຄ້ານຂອງຣັດເຊຍ ຕໍ່ໄປຂໍເຊີນ ທ່ານຮັບຟັງຂ່າວລາຍລະອຽດ ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງ ຂ້າພະເຈົ້າ ທິບສຸດາ ອ່າ ໃນມື້ນີ້ ເຮົາຊິມາເລີ່ມຕົ້ນຫົວຂໍ້ຂ່າວກ່ຽວກັບສະຖານະການລ່າສຸດຢູ່ໃນເຂດກາຊາເນາະ ອາດນະສັກຮູ້ບໍ່ວ່າ ສະຖານະການລ່າສຸ ດໃນມື້ວານນີ້ນະ ຢູ່ໃນຂົງເຂດກາຊານະ ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດໂດຍລວມ 112 ຄົນ ແລະ ກະບາດເຈັບອີກຈຳນວນຫຼາຍ ອ່າ ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ຄົນເຫຼົ່ານັ້ນ ກຳລັງລໍຖ້າການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານມະນຸດສະທຳ ແຕ່ວ່າຜູ້ເ ຫັນເຫດການ ແລະ ກະ ອັນນ່າ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ອ່າ ຂົງເຂດກາຊາ ເພິ່ນເວົ້າວ່າ ເຫດການທັງໝົດທີ່ເກີດຂຶ້ນຫັ້ນ ແມ່ນມາຈາກ ອ່າ ການຍິງຂອງຝ່າຍອິສຣາແອລ ແຕ່ຝ່າຍ ຝ່າຍອິສຣາແອລກໍໄດ້ຕອບໂຕ້ ໃນທັນທີໂລດໄດ້ວ່າ ຂະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ເປັນຜູ້ເຮັດ ເພາະວ່າຜູ້ທີ່ເສຍຊີວິດສ່ວນໃຫຍ່ຫັ້ນ ແມ່ນຂະເຈົ້າຢຽບກັນເອງ ແລະ ກະຖືກລົດ ອ່າ ທີ່ບັນທຸກການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທຳຫັ້ນຢຽບ ລະເລີຍ ໂດຍ ແມ່ນ ລະກ ະເລີຍເຮັດໃຫ້ສະຖານະການດັ່ງກ່າວນີ້ ເປັນສະຖານະການລ່າສຸດ ທີ່ເຮັດໃຫ້ມີຊາວປາແລັສໄຕນ໌ເສຍຊີວິດໂດຍລວມ ໂດຍ ຫຼາຍກວ່າ 30,000 ຄົນແລ້ວ ແລະ ກະບາດເຈັບອີກຫຼາຍກວ່າ 70,000 ຄົນ ແລະ ກະ ອ່າ ນອກນັ້ນກ ະຍັງມີຜູ້ເສຍຊີວິດ ແລະ ກະທີ່ຫາຍສາບສູນພາຍໃຕ້ຊາກຫັກເພອີກຈຳນວນຫຼາຍ ໂດຍ ຊຶ່ງ ອັນນ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ທາງໂຮງໝໍໃນຂົງເຂດກາຊາ ລາຍງານໃນເບື້ອງຕົ້ນວ່າ ການໂຈມຕີຂອງອິສຣາແອລໃສ່ຝູງຊົນອ້ ອມຮອບບໍລິເວນໂຮງໝໍ ອານນາບູຊີ ຊຶ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນພາກຕາເວັນຕົກຂອງເມືອງກາຊາ ແລ້ວໃນເວລາຕໍ່ມາ ຜູ້ເຫັນເຫດການກ່າວວ່າ ກອງທັບອິສຣາແອລໄດ້ຍິງປືນໃສ່ຜູ້ຄົນທີ່ພາກັນດຶງຖົງແປ້ງ ແລະ ອາຫານກະປ໋ອງອອກຈາກລົດບັນທຸກການຊ່ວຍເຫຼືອເຫຼົ່ານັ້ນ ການຊ່ວຍເຫຼືອພຽງເລັກນ້ອຍສາມາດເຂົ້າໄປເຖິງທາງພາກເໜືອຂອງເຂດກາຊາໃນບໍ່ເທົ່າໃດອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ຄວາມອຶດຫິວກໍໄ ດ້ເພີ່ມຄວາມຮຸນແຮງຂຶ້ນ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເຕືອນວ່າ ໄພແຫ່ງຄວາມອຶດຫິວກຳລັງຫຍັບໃກ້ເຂົ້າມາແລ້ວ ໃນເບື້ອງຕົ້ນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ອິສຣາແອລຍອມຮັບວ່າ ທະຫານໄດ້ປະຕິບັດການຍິງ ໂດຍກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຮັດດັ່ງນັ້ນ ເນື່ອງຈາກພວກເຂົາເຈົ້າຄິດວ່າ ປະຊາຊົນທີ່ແລ່ນໄປຫາລົດບັນທຸກຊ່ວຍເຫຼືອນັ້ນມີທ່າທີເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ ແຕ່ໃນຖະແຫຼງການທາງວິດີໂອທີ່ໄດ້ໂພສລົງໃນສື່ສັງຄົມ X ຂອງຕອນແລງວັນພ ະຫັດວານນີ້ ໂຄສົກຂອງກອງກຳລັງປ້ອງກັນອິສຣາແອລ ຫຼື IDF ກ່າວວ່າ ທະຫານມີແຕ່ຍິງເຕືອນພຽງເລັກນ້ອຍເພື່ອຂັບໄລ່ຝູງຊົນ ໂຄສົກດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງ ພົນເຮືອຕີ ແດນຽລ ຮາກາຣີ ກ່າວວ່າ ບໍ່ມີການຍິງໂຈມ ຕີຈາກ IDF ຕໍ່ຂະບວນການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ກ່າວຕື່ມວ່າ ພວກລົດຖັງຂອງອິສຣາແອລໄດ້ເຂົ້າໄປຢູ່ທີ່ນັ້ນ ກໍເພື່ອປ້ອງກັນເສັ້ນທາງການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທຳ ໃຫ້ແກ່ຂະບວນລົດບັນທຸກ 38 ຄັນທີ່ແລ່ນຜ່ານອາ ນາຈັກ ສະພາຕ່ຳໄດ້ຜ່ານມາດຕະການໃຊ້ຈ່າຍໄລຍະສັ້ນອີກຄັ້ງໜຶ່ງໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ໜ່ວຍງານຂອງລັດຖະບານກາງຊຸດໜຶ່ງສາມາດເຮັດວຽກໄປຈົນຮອດວັນທີ 8 ມີນາ ແລະ ອີກຊຸດໜຶ່ງໄປຈົ ນຮອດວັນທີ 22 ມີນາ ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງການປິດໜ່ວຍງານບາງສ່ວນຂອງລັດຖະບານກາງທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນໄດ້ໃນວັນເສົານີ້ ຮ່າງກົດໝາຍສະບັບນີ້ໄດ້ສົ່ງໄປໃຫ້ປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ເພື່ອລົງນາມ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ ເປັນກົດໝາຍສົມບູນ ອີງຕາມອົງການຂ່າວ AP ການຂະຫຍາຍເວລາໄລຍະສັ້ນດັ່ງກ່າວ ແມ່ນເປັນຄັ້ງທີສີ່ໃນຊ່ວງເດືອນທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ບັນດາສະມາຊິກສະພາຫຼາຍຄົນຄາດວ່າ ຈະເປັນການຂະຫຍາຍໄລຍະ ເວລາຄັ້ງສຸດທ້າຍຂອງປີງົບປະມານນີ້ ປະທານສະພາຕ່ຳ ທ່ານ ໄມຄ໌ ຈອນສັນ ກ່າວວ່າ ບັນດານັກເຈລະຈາໄດ້ສຳເລັດຮ່າງກົດໝາຍການໃຊ້ຈ່າຍປະຈຳປີຫົກສະບັບ ທີ່ໄດ້ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ບັນດາໜ່ວຍງານ ຂອງລັດຖະບານກາງແລ້ວ ແລະ ມີຮ່າງກົດໝາຍອື່ນໆທີ່ໃກ້ຮອດການເຫັນດີຂັ້ນສຸດທ້າຍ ພວກເຮົາຈະເຮັດວຽກໃຫ້ສຳເລັດ ທ່ານ ຈອນສັນ ກ່າວ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານອອກຈາກກອງປະຊຸມແບບປິດລັບ ຮ່ວມກັບບັນ ດາເພື່ອນຮ່ວມງານຈາກພັກຣີພັບບລິກັນ ສະພາຕ່ຳໄດ້ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຄັ້ງທຳອິດໃນວັນພະຫັດ ການລົງຄະແນນສຽງເພື່ອອະນຸມັດການຂະຫຍາຍເວລາອອກໄປ ແມ່ນ 320 ຕໍ່ 99 ສຽງ ກວມເອົາສອງສ່ວນສາມຂອງ ສຽງສ່ວນຫຼາຍ ທີ່ຕ້ອງການສຳລັບການຮັບຜ່ານໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ ພັກເດໂມແຄຣັດໄດ້ລົງຄະແນນສຽງຢ່າງຖ້ວມລົ້ນ ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງການປິດລັດຖະບານໃນບາງສ່ວນ ແຕ່ການລົງຄະແນນສຽງໄດ້ຖືກແບ່ງແ ຍກຫຼາຍກວ່າໃນພັກຣີພັບບລິກັນ ໂດຍມີ 113 ສຽງສະໜັບສະໜູນ ແລະ 97 ສຽງຄັດຄ້ານ ຈາກນັ້ນ ສະພາສູງໄດ້ຮັບຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ແລະ ຮັບຮອງເອົາດ້ວຍຄະແນນສຽງ 77 ຕໍ່ 13 ສຽງ ທ່ານ ຊັກ ຊູເມີ ຜູ້ນຳສຽງສ່ວນ ຫຼາຍຂອງສະພາສູງກ່າວວ່າ ເມື່ອພວກເຮົາຜ່ານຮ່າງກົດໝາຍສະບັບນີ້ ຂອບໃຈຕໍ່ພະເຈົ້າ ພວກເຮົາຈະຫຼີກລ້ຽງການປິດລັດຖະບານທີ່ຈະສົ່ງຜົນກະທົບທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຊາວອາເມລິກັນ ທິບສຸດາ
ບັນດາຍາດພີ່ນ້ອງ ແລະ ຜູ້ສະໜັບສະໜູນທ່ານ ອາເລັກເຊ ນາວານີ ກຳລັງສະແດງການອຳລາຜູ້ນຳຝ່າຍຄ້ານໃນວັນສຸກມື້ນີ້ ຢູ່ທີ່ພິທີຝັງສົບທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນພາກຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ຂອງນະຄອນຫຼວງມົສກູ ລຸນຫຼັງ ທີ່ຕໍ່ສູ້ກັບອຳນາດການປົກຄອງກ່ຽວກັບການມອບສົບຂອງທ່ານ ຫຼັງຈາກການເສຍຊີວິດທີ່ຍັງບໍ່ສາມາດລະບຸສາເຫດໄດ້ ຢູ່ຄຸກນັກໂທດອາຍາໃນອານານິຄົມອາກຕິກ ຜູ້ ຜູ້ສະໜັບສະໜູນຂອງທ່ານກ່າວວ່າ ໂບດ ຫຼາຍໆແຫ່ງໃນນະຄອນຫຼວງມົສກູ ໄດ້ປະຕິເສດທີ່ຈະໃຫ້ມີການຈັດພິທີ ກ່ອນທີ່ທີມງານຂອງທ່ານ ນາວານີ ຈະໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດຈາກໂບດແຫ່ງໜຶ່ງ ໃນຂົງເຂດມາຢີໂນຂອງນະຄອນຫຼວງ ບ່ອນທີ່ທ່ານ ນາວ ານີ ເຄີຍອາໄສຢູ່ ກ່ອນທີ່ທ່ານຈະຖືກວາງຢາພິດໃນປີ 2020 ທີ່ໃນເວລານັ້ນຮັບການປິ່ນປົວຢູ່ທີ່ເຢຍລະມັນ ແລະ ຖືກຈັບກຸມໃນເວລາທີ່ທ່ານກັບຄືນໄປຣັດເຊຍ ໂບດແຫ່ງພາບແມ່ຂອງພະເຈົ້າທີ່ບັນເທົາຄວາມທຸກ ໂສກ ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຈັດພິທີ ບໍ່ໄດ້ກ່າວເຖິງກໍລະນີດັ່ງກ່າວນີ້ໃນສື່ສັງຄົມຂອງຕົນ ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ຈັດເສັ້ນທາງຈາກສະຖານີລົດໄຟໃຕ້ດິນທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງໄປຫາໂບດ ດ້ວຍສິ່ງກີດຂວາງເພື່ອຄວບຄຸ ມຝູງຊົນ ແລະ ຕຳຫຼວດປ້ອງກັນການກໍ່ຈະລາຈົນໄດ້ຖືກສົ່ງໄປປະຈຳການເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍໃນຕອນເຊົ້າມື້ນີ້ ການຝັງສົບໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນສຸສານໂບຣິຊອຟສໂກເຢ ຢູ່ທີ່ ທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ ບ່ອນທີ່ຕຳຫຼວດຍັງໄດ້ຖື ກສົ່ງໄປປະຈຳການຢູ່ທີ່ນັ້ນ ມານດາຂອງທ່ານ ນາວານີ ທ່ານນາງ ຣິດມີລາ ນາວານຢານາ ໄດ້ໃຊ້ເວລາ 8 ມື້ ໃນຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ມອບສົບຂອງລູກຊາຍໃຫ້ແກ່ທ່ານນາງ ຫຼັງຈາກທ່ານ ນາວ ານີ ເສຍຊີວິດໃນວັນທີ 16 ກຸມພາ ຢູ່ທີ່ອານານິຄົມກັກຂັງນັກໂທດທາງອາຍາໝາຍເລກ 3
ຂະນະນີ້ ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງສະຖານີວິທະຍຸ VOA ພາກພາສາລາວ ກະຈາຍສຽງທຸກໆວັນຈາກວໍຊິງຕັນ ດີຊີ ນະຄອນຫຼວງຂອງສະຫະລັດ ຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງຂ່າວຂອງພວກເຮົາຕໍ່ ໜັງສືພິມພະນົມເປັນໂພສ ທີ່ພິມຈຳ ໜ່າຍຈາກນະຄອນຫຼວງຂອງກຳປູເຈຍ ເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າ 3 ທົດສະວັດ ກ່າວໃນວັນສຸກມື້ນີ້ວ່າ ຕົນຈະຢຸດການພິມຈຳໜ່າຍສະບັບພາສາອັງກິດ ແລະ ພາສາຂະເໝນໃນທ້າຍເດືອນນີ້ ທ່າມກາງລາຍ ລາຍໄດ້ ແລະ ຈຳນວນຜູ້ອ່ານທີ່ຕົກຕ່ຳລົງ ແລະ ການທີ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນບໍ່ສາມາດທີ່ຈະແບກຮັບການສູນເສຍລາຍຮັບດັ່ງກ່າວໄດ້ ການປິດຕົວລົງດັ່ງກ່າວ ເປັນຄວາມເສຍຫາຍອີກອັນໜຶ່ງຕໍ່ເສລີພາບດ້ານການຂ່າວໃນກຳປູເຈ ຍ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບຄວາມກົດດັນນັບຕັ້ງແຕ່ການປາບປາມຂອງລັດຖະບານ ຕໍ່ຜູ້ທີ່ມີຄວາມເຫັນຕ່າງທາງດ້ານການເມືອງ ເຊິ່ງໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນໂດຍອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຮຸນເຊນ ເມື່ອປະມານ 8 ປີກ່ອນ ຜູ້ຖືຫຸ້ນ ຜູ້ ຂໍ ອະໄພ ຜູ້ຖືຫຸ້ນຂອງພວກເຮົາໄດ້ພະຍາຍາມອັດສີດເງິນທຶນເພີ່ມເຕີມ ແລະ ສ້າງລາຍຮັບ ໂດຍທຸກວິທີທາງ ເພື່ອຟື້ນຟູສະພາບການເງິນຂອງບໍລິສັດ ແລະ ສືບຕໍ່ພິມໜັງສືພິມທີ່ເປັນເອກະລາດ ແລະ ເປັນມືອາຊີ ບ ເຊິ່ງໄດ້ເປີດດຳເນີນການມາຫຼາຍກວ່າ 30 ປີ ຜູ້ຈັດການຂອງບໍລິສັດກ່າວໃນຖະແຫຼງການທີ່ຈັດພິມເຜີຍແຜ່ຢູ່ໃນສະບັບຕອນເຊົ້າວັນສຸກຂອງຕົນ ຖະແຫຼງການໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ ດັ່ງນັ້ນ ຜູ້ຖືຮຸ້ນ ຜູ້ຖືຮຸ້ນຂອງພວກ ເຮົາ ຈຶ່ງໄດ້ຕັດສິນໃຈດ້ວຍຄວາມເສຍໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ທີ່ຢ ທີ່ຈະຢຸດຕິການພິມຈຳໜ່າຍໜັງສືພິມສະບັບພາສາອັງກິດ ແລະ ພາສາຂະເໝນ ພາຍໃນວັນທີ 29 ມີນາ 2024 ນີ້ ໜັງສືພິ ໜັງສືພິມພະນົມເປັນໂພສ ໄດ້ຖືກສ້າ ງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍຊາວອາເມລິກັນ ທ່ານ ໄມເຄິລ ເຮສ ແລະ ທ່ານນາງ ແຄດລີນ ໂອຄຣິຟ ໃນປີ 1992 ດ້ວຍເງິນເກັບສະສົມຕະຫຼອດຊີວິດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ຈຳນວນ 50,000 ໂດລາ ໃນເວລາທີ່ກຳລັງຮັກສາສັນຕິພາບຂອງອົ ງການສະຫະປະຊາຊາດ ເດີນທາງມາຮອດກຳປູເຈຍ ແລະ ປະເທດນີ້ຍັງຢູ່ໃນພາວະສົງຄາມຢູ່ ທິບສຸດາ
ປັກກິ່ງເບິ່ງຄືວ່າຈະບໍ່ຊ່ວຍເຫຼືອວໍຊິງຕັນ ຂັດຂວາງການຮ່ວມມືທາງທະຫານລະຫວ່າງເກົາຫຼີເໜືອ ແລະ ຣັດເຊຍ ເພາະວ່າຈີນເຫັນວ່າການເຄື່ອນໄຫວນັ້ນເປັນການທຳລາຍຕົນເອງ ໃນຂະນະທີ່ສົ່ງເສີມເ ປົ້າໝາຍຂອງສະຫະລັດຢູ່ໃນເອີຣົບ ແລະ ເອເຊຍ ອີງຕາມການກ່າວຂອງບັນດານັກວິເຄາະ ທ່ານ ເດນຽວ ເດີເພທຣິສ ນັກວິໄຈຢູ່ທີ່ສູນບຸລິມະສິດການປ້ອງກັນປະເທດ ກ່າວວ່າ ຍ້ອນນະໂຍບາຍສະຫະລັດໃນ ເອເຊຍ ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມຂອງວໍຊິງຕັນ ທີ່ກຳລັງດຳເນີນຢູ່ເພື່ອກຳຈັດອຳນາດຂອງຈີນຢູ່ໃນພາກພື້ນນັ້ນ ປັກກິ່ງບໍ່ມີເຫດຜົນທີ່ຈະຊ່ວຍເຫຼືອສະຫະລັດ ແມ່ນກະທັ້ງໃນທາງອ້ອມ ກ່ຽວກັບໜຶ່ງໃນນະໂຍບ າຍຕ່າງປະເທດທີ່ເປັນບຸລິມະສິດສູງທີ່ສຸດຂອງເຂົາເຈົ້າ ຄືຄວາມພ່າຍແພ້ຂອງຣັດເຊຍຢູ່ໃນຢູເຄຣນ ທ່ານ ເດເພທຣິສ ໄດ້ສືບຕໍ່ກ່າວໃນອີເມວທີ່ຂຽນຫາວີໂອເອ ເມື່ອວັນອັງຄານທີ່ຜ່ານມາວ່າ ສຳລັບຈີນແ ລ້ວ ເກົາຫຼີເໜືອບໍ່ແມ່ນບັນຫາທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ ແຕ່ກົງກັນຂ້າມແມ່ນ ກົນອຸບາຍທີ່ຕ້ອງໃຊ້ໃນການແຂ່ງຂັນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າກັບວໍຊິງຕັນ ສະຫະລັດໄດ້ຫັນຫາຈີນເພື່ອຊ່ວຍຄວບຄຸມການປະຕິບັດ ການຍິງລູກສອນໄຟ ທີ່ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ເຊິ່ງປັດຈຸບັນນີ້ໄດ້ຂະຫຍາຍອອກກາຍເອເຊຍຕາເວັນອອກໄປຫາຢູໂຣບ ບ່ອນທີ່ສົງຄາມຂອງຣັດເຊຍໃນຢູເຄຣນດຳເນີນຢູ່ເປັນປີທີສາມ ລູກສອນໄຟ ຂອງເກົາຫຼີເໜືອໄດ້ເຮັດໃຫ້ພົນລະເຮືອນເສຍຊີວິດ ແລະ ບາດເຈັບໃນເມືອງຕ່າງໆຂອງຢູເຄຣນ ຄືຊາໂປຣິເຊຍ ກີຢິບ ໂດເນັດ ແລະ ຄາກິບ ນັບຕັ້ງແຕ່ເດືອນທັນວາເປັນຕົ້ນມາ ຫ້ອງການຮັກສາຄວາມປອດ ໄພຂອງຢູເຄຣນກ່າວໃນວັນທີ 22 ກຸມພາທີ່ຜ່ານມານີ້ ໃນວັນຕໍ່ມາ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດໄດ້ປະກາດວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສຂອງຕົນທີ່ຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານ ຈັງ ແພັກ ໄດ້ຈັດການເ ຈລະຈາກັບທູດພິເສດຂອງຈີນທີ່ຮັບຜິດຊອບບັນຫາ ລະ ແຫຼມເກົາຫຼີ ຄືທ່ານ ຫຼິວ ຊຽວມິງ ອານັດສັກ
ທ່ານ ເຈັກ ເທເຊຣາ ສະມາຊິກຂອງກຳລັງພິທັກດິນແດນແຫ່ງຊາດທາງອາກາດຂອງລັດແມັດຊາຈູເຊັດສ ທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າ ການກ່ຽວ ທີ່ຖືກກ່າວຫາກ່ຽວກັບການຮົ່ວໄຫຼຂອງເອກະສານທາງການທະຫານ ທີ່ ເປັນຄວາມລັບຢ່າງສູງໃນສື່ສັງຄົມໜຶ່ງ ແມ່ນຄາດວ່າຈະສາລະພາບຜິດໃນຄະດີລັດຖະບານກາງຂອງລາວ ອີງຕາມເອກະສານຂອງສານທີ່ຖືກຍື່ນຟ້ອງໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ບັນດາໄອຍະການໄດ້ຂໍຜູ້ພິພາກ ສາໃຫ້ກຳນົດເວລາໃນການພິຈາລະນາຮັບຟັງການປ່ຽນແປງຄຳສາລະພາບ ແຕ່ບໍ່ມີລາຍລະອຽດອື່ນໆອອກມາໃນທັນທີ ຜູ້ພິພາກສາໄດ້ກຳນົດທີ່ຈະພິຈາລະນາຮັບຟັງຄະດີ ຢູ່ສານລັດຖະບານກາງຂອງນະ ຄອນບອສຕັນ ໃນວັນຈັນອາທິດໜ້າ ທ່ານ ເທເຊຣາ ກ່ອນໜ້ານີ້ໄດ້ສາລະພາບວ່າບໍ່ມີຄວາມຜິດໃນຂໍ້ຫາ 6 ກະທົງ ກ່ຽວກັບການຈົງໃຈເກັບຮັກສາ ແລະ ການສົ່ງຕໍ່ຂໍ້ມູນທາງດ້ານປ້ອງກັນປະເທດ ແຕ່ລະກະທົງແ ມ່ນສາມາດຖືກລົງໂທດກັກຂັງຄຸກໄດ້ເຖິງ 10 ປີ ຫ້ອງການໄອຍະການສະຫະລັດຂອງລັດແມັສຊາຈູເຊັສ ໄດ້ປະຕິເສດທີ່ຈະໃຫ້ຄຳເຫັນເພີ່ມເຕີມ ທະນາຍຄວາມຄົນໜຶ່ງຂອງທ່ານ ເທເຊຣາ ກໍບໍ່ໄດ້ຕອບຕໍ່ຂໍ້ຄວ າມທາງໂທລະສັບໃນທັນທີເມື່ອວັນພະຫັດວານນີ້ ທ່ານ ເທເຊຣາ ຈາກເມືອງນອດໄດຕັນ ຂອງລັດແມັສຊາຈູເຊັສ ແມ່ນຖືກຄຸມຂັງ ນັບຕັ້ງແຕ່ລາວຖືກຈັບກຸມເມື່ອເດືອນເມສາທີ່ຜ່ານມາ ສຳລັບການຮົ່ວໄຫຼຂອ ງຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານທ່ານ ໄບເດັນ ຕ້ອງຟ້າວຟັ່ງປະເມີນ ແລະ ຄວບຄຸມຄວາມເສຍຫາຍໃນປະຊາຄົມສາກົນ ແລະ ຮັບປະກັນຕໍ່ບັນດາພັນທະມິດຄືນວ່າ ຄວາມລັບຂອງເຂົາເຈົ້າແມ່ນປອດໄພກັບສ ະຫະລັດ ລາວຖືກກ່າວຫາກ່ຽວກັບການເຜີຍແຜ່ເອກະສານທາງທະຫານ ກ່ຽວກັບສົງຄາມຂອງຣັດເຊຍໃນຢູເຄຣນ ແລະ ຫົວຂໍ້ດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດທີ່ລະອຽດອ່ອນອື່ນໆ ໃນສື່ສັງຄົມ Discord ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມ ນິຍົມໂດຍຄົນຜູ້ທີ່ຫຼິ້ນເກມອອນລາຍ ບັນດານັກສືບສວນສອບສວນເຊື່ອວ່າ ລາວໄດ້ນຳພາກຸ່ມສົນທະນາສ່ວນຕົວກຸ່ມໜຶ່ງ ທີ່ເອີ້ນວ່າ Thug Shaker Central ບ່ອນທີ່ພວກທີ່ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນ ພາກັນເວົ້າຕະຫຼົກນຳກັນ ເວົ້າກ່ຽວກັບ ຊະນິດປືນທີ່ເຂົາເຈົ້າມັກ ແລະ ລົມເລື່ອງສົງຄາມ ລວມທັງບຸກ ການບຸກລຸກຂອງຣັດເຊຍໃນຢູເຄຣນ ນັ້ນແມ່ນຂ່າວຮອບໂລກພາກທີ 1 ກະລຸນາຕິດຕາມຂ່າວພາກທີ 2 ຂອງພວກເຮົາໄດ້ກ່ອນປິດທ້າຍລາຍການ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງສະຖານີວິທະຍຸ VOA ພາກພາສາລາວ ກະຈາຍສຽງທຸກໆວັນຈາກວໍຊິງຕັນ ດີຊີ ນະຄອນຫຼວງຂອງສະຫະລັດ ໃນປະເທດອິນເດຍ ທໍ່ນ້ຳປະປາໄດ້ຖືກຕິດຕັ້ງຢູ່ຫຼວງຫຼາຍໝູ່ບ້ານ ໃນຊຸມ ໃນ ຊຸມປີບໍ່ດົນມານີ້ ເຊິ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງໂຄງການທີ່ມີຄວາມທະເຍີທະຍານໃນທົ່ວປະເທດ ທີ່ຈະສະໜອງການເຊື່ອມຕໍ່ນ້ຳປະປາໃຫ້ທຸກໆຄົວເຮືອນ ໃນເຂດຊົນນະບົດທີ່ກວ້າງໃຫຍ່ຂອງປະເທດ ໃນປະເທດ ທີ່ນ້ຳຂາດແຄນຢ່າງໜັກ ມັນເປັນຜົນທີ່ດີຫຼາຍສຳລັບຊຸມຊົນໃນຂົງເຂດຊົນນະບົດ ອັນຈານາ ປາຣິຊາ ເບິ່ງວ່າ ວິທີການດັ່ງກ່າວນີ້ໄດ້ຊ່ວຍປະຊາຊົນຢູ່ໃນບ້ານແຫ່ງໜຶ່ງທີ່ຕັ້ງຢູ່ທາງພາກເໜືອຂອງອິນເດຍໄດ້ແ ນວໃດ ທິບສຸດາ ມີລາຍລະອຽດ ນາງ ບາບຣີ ເດວີ ເປັນໜຶ່ງໃນຈຳນວນຫຼາຍລ້ານຄົນຂອງໝູ່ບ້ານຫຼາຍແຫ່ງຢູ່ອິນເດຍ ທີ່ຕ້ອງຍ່າງເປັນໄລຍະທາງໄກຈາກເຮືອນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ເພື່ອໄປຮ່າຍນ້ຳຈາກທໍ່ນ້ ຳຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ແຫ່ງອື່ນໆ ສຳລັບໃຊ້ໃນການລ້າງ ແລະ ປຸງແຕ່ງອາຫານ I had to go very far in the morning, afternoon, and evening. ນາງ ບາບຣີ ເດວີ ຈາກບ້ານຄຸນຊານ ກ່າວເປັນພາສາຮິນດີວ່າ ຂ້ອຍຕ້ອງອອກໄປໄກໆໃນຊ່ວງເວລາຕອນເຊົ້າ ຕອນບ່າຍ ແລະ ຕອນແລງ ແຕ່ລະຊ່ວງເວລາ ຂ້ອຍຕ້ອງໄດ້ທຽວຮອດ 2 ຫຼື 3 ທ່ຽວ ມັນເປັນຄວາມ ຫຍຸ້ງຍາກທີ່ຄ້າຍຄືກັນນີ້ໃນທຸກໆຫຼັງຄາເຮືອນຢູ່ໝູ່ບ້ານຄຸນຊານ ໃນລັດຮິມາຊານປຣາເດສ We needed 5 to 6 buckets of ທ້າວ ບີຣີ ລານ ປະຊາຊົນບ້ານຄຸນຊານ ກ່າວເປັນພາສາຮິນດີວ່າ ພວກເຮົາຕ້ອງການນ້ຳ 5 ຫາຫົກຖັງຕໍ່ມື້ ເພື່ອໃຊ້ອາບ ແລະ ລ້າງ ການໄປຕົ່ງເອົານ້ຳຂຶ້ນມາ ແມ່ນສິ່ງດີຄືກັບການເຮັດວຽກ ຊ່ວງໄລຍະຂອງການຍ່າງທາງໄກເປັນເວລາຍາວຫຼາຍທົດສະວັດນັ້ນ ກໍສິ້ນສຸດລົງແລ້ວສຳລັບນາງ ເດວີ ແລະ ທ້າວ ລານ ໃ ນຊ່ວງບໍ່ທໍ່ໃດເດືອນທີ່ຜ່ານມານີ້ ເມື່ອທໍ່ນ້ຳໄດ້ຮັບການຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນທຸກໆຫຼັງຄາເຮືອນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ພາຍໃຕ້ຄວາມທະເຍີທະຍານຂອງໂຄງການໃນທົ່ວປະເທດ ຈຳນວນ 50 ຕື້ໂດລາ ເພື່ອສະໜອງທໍ່ນ້ຳ ໃຫ້ກັບທຸກຄອບຄົວຢູ່ໃນຂົງເຂດຊົນນະບົດ ມີພຽງ 1 ໃນ 6 ຂອງຈຳນວນ 20 ລ້ານຫຼັງຄາເຮືອນຂອງຊາວອິນເດຍໃນຂົງເຂດຊົນນະບົດ ທີ່ສາມາດມີນ້ຳໃຊ້ໃນບ້ານເຮືອນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ໃນເມື່ອກ່ອນຈົນເ ຖິງຊ່ວງ 5 ປີມານີ້ ຈຳນວນດັ່ງກ່າວເພີ່ມຂຶ້ນມາເປັນປະມານ 3 ໃນທຸກໆ 4 ຄົວເຮືອນ ເນື່ອງຈາກວ່າບັນດາວິສະວະກອນ ໄດ້ແຂ່ງຂັນກັນເພື່ອວາງເຄືອຂ່າຍຂອງທໍ່ນ້ຳ ໃນຊ່ວງບໍ່ທໍ່ໃດປີທີ່ຜ່ານມາ ການປະຕິບັດ ງານບໍ່ແມ່ນເລື່ອງງ່າຍເລີຍ ຕົວຢ່າງ ລັດຮິມາຊານປຣາເດສ ເຊິ່ງເປັນລັດທີ່ໝູ່ບ້ານຂອງນາງ ເດວີ ຕັ້ງຢູ່ ໄດ້ຮັບມໍລະສຸມຈາກນ້ຳຝົນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແຕ່ນ້ຳທີ່ໄຫຼລົງລຸ່ມຈາກເຂດເນີນພູ ເຮັດໃຫ້ເກີດການຂາ ດແຄນນ້ຳໃນຊ່ວງລະດູຮ້ອນ ແລະ ລະດູໜາວກໍເກີດມີບັນຫາອື່ນໆຕາມມາ ທ່ານ ຊູເຣດ ມາຮາຈານ ຫົວໜ້າວິສະວະກອນຈາກກົມຊັບພະຍາກອນນ້ຳລັດດາຣາມຊາລາ ກ່າວເປັນພາສາອັງກິດວ່າ ການສະໜອງ ນ້ຳປະປາພຽງເທົ່ານັ້ນ ແມ່ນບໍ່ພຽງພໍ ພວກເຮົາຕ້ອງມີນ້ຳປະປາເປັນປະຈຳ ແລະ ສາມາດໃຊ້ໄດ້ໃນທຸກໆຄົວເຮືອນ ສິ່ງທ້າທາຍແມ່ນຍິ່ງໃຫຍ່ຫຼາຍ ເນື່ອງຈາກວ່າ ພວກເຮົາຕັ້ງຢູ່ບໍລິເວນທີ່ສອກຫຼີກຫ່າງໄກ ຫຼາຍ ພວກເຮົາມີພື້ນທີ່ທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງຮອດ 20 ອົງສາເຊນຕີເກຣດ ຫຼື ລົບ 35 ອົງສາເຊນຕີເກຣດ ໃນບາງຂົງເຂດພື້ນທີ່ຊົນເຜົ່າ ດັ່ງນັ້ນ ນີ້ຈຶ່ງແມ່ນວຽກທີ່ຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍ ເຄືອຂ່າຍອ່າງເກັບນ້ຳພ້ອມກັບໂຮງບຳ ບັດນ້ຳແຫ່ງນີ້ ຈະສະໜອງນ້ຳໃຫ້ປະມານ 10 ໝູ່ບ້ານ ການສະໜອງນ້ຳສະອາດ ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນໃນປະເທດທີ່ພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງນ້ຳກຳລັງລະບາດຮຸນແຮງ ອັບ ສັດຕາ ລີເຕີ We provide 70 liters water per person ທ່ານ ຣາເກສ ຊາມາ ຈ າກພະແນກຊັບພະຍາກອນນ້ຳ ກ່າວເປັນພາສາຮິນດີວ່າ ພວກເຮົາສະໜອງນ້ຳ 70 ລິດຕໍ່ຄົນຕໍ່ມື້ໃນທຸກໆຄົວເຮືອນ ພວກເຮົາສາມາດສະໜອງໃຫ້ຫຼາຍກວ່ານັ້ນບໍ່ແມ່ນໜ້ອຍເລີຍ ການມີທໍ່ນ້ຳຢູ່ໃນເຮືອນ ໄດ້ຫັນປ່ ຽນຊີວິດຂອງຊາວບ້ານເຫຼົ່ານີ້ Now there is no problem. It feels good. ທ້າວບີຣີລານ ກ່າວວ່າ ປັດຈຸບັນນີ້ບໍ່ມີບັນຫາຫຍັງແລ້ວ ມັນຮູ້ສຶກດີຫຼາຍ ໜ້າທີ່ປະຈຳວັນຂອງນາງເດວີ ກ່ຽວກັບງານບ້ານແມ່ນມີທ່າອ່ຽງເບົາກວ່າ ນາງບາບຣີ ເດວີ ກ່າວວ່າ ການຕັກນ້ຳໃນເມື່ອກ່ອນ ທີ່ຈິງແລ້ວເພີ່ມວຽກຂອງຂ້ອຍຫຼາຍ ແຕ່ມາດຽວນີ້ຂ້ອຍໄດ້ພັກຜ່ອນແດ່ບາງຄັ້ງ ແນວໃດກໍຕາມ ບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານເຕືອນວ່າ ເມື່ອທໍ່ນ້ຳມີຂະໜາດກວ້າງອອກ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຈະຕ້ ອງເຮັດໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າ ມີການນຳໃຊ້ຢ່າງເໝາະສົມໃນໜຶ່ງຂອງຫຼາຍໆປະເທດທີ່ມີຄວາມກົດດັນຍ້ອນນ້ຳຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກ ບ່ອນທີ່ການຂາດແຄນນ້ຳແມ່ນຮ້າຍແຮງຫຼາຍ ນັກສຶກສາຄົນນີ້ຮູ້ຄຸນຄ່າຂອງການປ ະຢັດນ້ຳ ຊຶ່ງມັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ລາວມີເວລາຮ່ຳຮຽນຕື່ມອີກ 2 ຊົ່ວໂມງ ທ້າວອັກຊາຍ ຄູມາ ນັກສຶກສາປະລິນຍາຕີ ກ່າວເປັນພາສາຮິນດູວ່າ ເວດນິກເຕວານີ We don't waste water. ພວກເຮົາບໍ່ຄວນໃຊ້ນ້ຳຊະຊາຍ ແລະ ຖ້າຂ້ອຍເຫັນກັອກນ້ຳຂອງໃຜຜູ້ໜຶ່ງເປີດໄວ້ ຂ້ອຍປິດມັນໃນທັນທີ ການສ້າງວັດທະນະທຳໃນການອະນຸລັກນ້ຳ ຈະເປັນກະແຈສຳຄັນໃນການຮັບປະກັນວ່າ ທໍ່ສະໜອງນ້ຳ ປະປາເຫຼົ່ານີ້ຈະບໍ່ແຫ້ງ ທິບສຸດາ VOA
ລັດຖະບານລາວໄດ້ເລື່ອນເປົ້າໝາຍການລົບລ້າງບັນຫາຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນລາວຈາກປີ 2024 ໄປເປັນພາຍໃນປີ 2026 ຍ້ອນຜົນກະທົບຢ່າງໜັກໜ່ວງຈາກວິກິດການທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການເງິນ ຊົງລິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານເລື່ອງນີ້ຈາກບາງກອກ ເຈົ້າໜ້າທີ່ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເປີດເຜີຍວ່າ ດ້ວຍສະພາບການທີ່ປະຊາຊົນລາວຍັງຕ້ອງປະເຊີນກັບສະພາວະເງິນເຟີ້ໃນອັດຕາທີ່ສູງ ແ ລະ ຄ່າເງິນກີບຕົກຕ່ຳລົງຢ່າງຮຸນແຮງ ນັບຈາກປີ 2020 ເປັນຕົ້ນມາ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ດັດຊະນີລາຄາການຊົມໃຊ້ໄດ້ປັບຕົວສູງຂຶ້ນ ເກີນກວ່າ 200 ເປີເຊັນ ໃນຂະນະທີ່ລາຍໄດ້ຂອງປະຊາຊົນລາວສ່ວນໃຫຍ່ຍັງຄົງເດີມໃ ນປັດຈຸບັນນີ້ ຈຶ່ງບໍ່ພຽງແຕ່ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນຢ່າງກວ້າງຂວາງເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ວ່າຍັງໄດ້ເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານລາວຕ້ອງເລື່ອນເປົ້າໝາຍການລົບລ້າງບັນຫາຍາກຈົນໃນລາວໃ ຫ້ໄດ້ຢ່າງສິ້ນເຊີງພາຍໃນປີ 2024 ອອກໄປເປັນໃນປີ 2026 ທັງຍັງຈະມີການປະຊຸມຮ່ວມກັນອີກຄັ້ງລະຫວ່າງລັດຖະບານລາວກັບອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການພັດທະນາ ໃນຕົ້ນປີນີ້ ເພື່ອພິຈາລະນາວ່າຄວນ ຈະເລື່ອນເປົ້າໝາຍການລົບລ້າງບັນຫາຍາກຈົນໃນລາວອອກໄປຫຼືບໍ່ອີກດ້ວຍ ໂດຍຈະພິຈາລະນາຈາກປະສິດທິຜົນຂອງການແກ້ໄຂວິກິດການທາງເສດຖະກິດ ແລະ ການເງິນເປັນສຳຄັນ ດັ່ງທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ ະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ການຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບຄວາມດ້ອຍພັດທະນານີ້ ກະເປັນອີກເລື່ອງໜຶ່ງທີ່ພວກເຮົາຈະໄດ້ສືບຕໍ່ ເຖິງວ່າຈະມີການປະເມີນຈາກຄະນະກ ຳມະການຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດແລ້ວ ວ່າພວກເຮົາມີເງື່ອນໄຂທີ່ຈະຫຼຸດພົ້ນ ແລະ ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ຍ້ອນວ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍອັນ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພິ່ນກະໄດ້ເລື່ອນໄລຍະການຫຼຸ ດພົ້ນນີ້ຈາກ 2024 26 ແຕ່ວ່າທັງນີ້ທັງນັ້ນ ເພິ່ນກະຊິໄດ້ມາປະເມີນຄືນຄວາມສາມາດຕົວຈິງຂອງພວກເຮົາ ຄວາມພ້ອມຂອງພວກເຮົາຊິເປັນຄືແນວໃດ ຄືສິ່ງທ້າທາຍ ທັງນີ້ໂດຍເຖິງແມ່ນວ່າອັດຕາເງິນເຟີ້ໃນລາ ວໄດ້ປັບຕົວລົດລົງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ກໍຄືຈາກລະດັບສູງສຸດທີ່ 41.26 ເປີເຊັນ ເມື່ອເດືອນກຸມພາ 2023 ລົງມາຢູ່ທີ່ລະດັບ 24.44 ເປີເຊັນ ເມື່ອເດືອນມັງກອນ 2024 ນັ້ນ ກໍບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ລະດັບຄ່າຄອງຊີບໃນລາວລົດລົງແຕ່ຢ່າງໃດ ເຊິ່ ງເຫັນໄດ້ຈາກດັດຊະນີລາຄາສິນຄ້າຍັງປັບຕົວສູງຂຶ້ນ ເກີນກວ່າ 200 ເປີເຊັນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນດ້ານການຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງທີ່ປັບຕົວສູງຂຶ້ນ 232.48 ເປີເຊັນ ຕາມດ້ວຍອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ ໝວດຮັກສາສຸຂ ະພາບ ແລະ ຢາ ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ ໂຮງແຮມ ຮ້ານອາຫານ ແລະ ບໍລິການຕ່າງໆນັ້ນ ລ້ວນແຕ່ປັບຕົວຂຶ້ນເກີນກວ່າ 200 ເປີເຊັນ ໂດຍລັດຖະບານລາວບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ເລີຍ ເພາະວ່າເປັນສິນຄ້າທີ່ລາວຜະລິດໄດ້ ບໍ່ພຽງພໍ ຈຶ່ງຕ້ອງນຳເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດ ເປັນດ້ານຫຼັກ ໂດຍບັນຫາອັດຕາເງິນເຟີ້ສູງ ແລະ ຄ່າເງິນກີບຕົກຕ່ຳລົງດັ່ງກ່າວ ຍັງໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ລະດັບລາຍໄດ້ສະເລ່ຍຂອງປະຊາຊົນລາວໃນທົ່ວປະເທ ດ ເມື່ອທຽບໃສ່ເງິນໂດລາສະຫະລັດ ກໍຄືສຳລັບປະຊາຊົນໃນເຂດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນທີ່ເຄີຍມີລາຍໄດ້ສະເລ່ຍ 64 ລ້ານກີບ ຫຼື 6,379 ໂດລາສະຫະລັດຕໍ່ຄົນໃນປີ 2022 ນັ້ນ ກໍຈະຄິດເປັນພຽງແຕ່ 3,063 ໂດລາສະຫະລັດຕໍ່ຄົ ນເທົ່ານັ້ນໃນປັດຈຸບັນ ຊຶ່ງລົດລົງເກີນ ກວ່າ 52 ເປີເຊັນ ທຽບໃສ່ປີ 2022 ສ່ວນປະຊາຊົນລາວທີ່ຢູ່ເຂດບາງແຂວງທີ່ມີລາຍໄດ້ຕ່ຳກວ່າເຂດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຊັ່ນປະຊາຊົນໃນແຂວງບໍລິຄຳໄຊທີ່ມີລາຍໄດ້ສະ ເລ່ຍບໍ່ເຖິງ 1,300 ໂດລາສະຫະລັດຕໍ່ຄົນນັ້ນ ກໍມີທ່າອ່ຽງທີ່ຈະຍາກຈົນເພີ່ມຂຶ້ນອີກ ໂດຍລວມເຖິງກຸ່ມປະຊາກອນທີ່ໄດ້ພົ້ນຈາກຄວາມທຸກຍາກໄປແລ້ວນັ້ນ ກໍຍັງມີທ່າອ່ຽງຈະກັບຄືນສູ່ສະພາບຍາກຈົນອີກເທື່ອໃໝ່ ດ້ວຍເຊັ່ນກັນ ກໍຍ້ອນວ່າມີລາຍໄດ້ ທີ່ບໍ່ໝັ້ນຄົງ ສ່ວນການເສີມສ້າງລາຍຮັບດ້ວຍການສົ່ງເສີມການຜະລິດສິນຄ້າກະສິກຳໃຫ້ເພີ່ມຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນກະສິກອນລາວໃນເຂດຊົນນະບົດນັ້ນ ຍັງບໍ່ສາມາດປ ະຕິບັດໄດ້ຈິງ ດັ່ງທີ່ທ່ານ ເພັດ ພົມພິພັກ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ການກຳນົດເຂດການຜະລິດ ການຈັດສັນເຂດການຜະລິດກະສິກຳຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດ ຍັງມີການບຸກລຸກດິນປ່າ ໄມ້ຂອງປະຊາຊົນ ເພື່ອປູກເພື່ອລ້ຽງ ແລະກໍທັງສຳປະທານຂອງບໍລິສັດຕ່າງໆ ເກີດມີໄຟໄໝ້ລາມປ່າຫຼາຍ ຄວາມຈິງແລ້ວ ການກຳນົດເຂດການຜະລິດຫຼາຍແຂວງກໍໄດ້ເຮັດສຳເລັດແລ້ວ ແຕ່ວ່າປະຕິບັດຕົວ ຈິງຍັງພົບກັບບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະມີການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນ ການກຳນົດຄຸນນະພາບ ການເກັບ ຊື້ ແລະ ການເກັບມ້ຽນຕ່າງໆ ອັນນີ້ພວກເຮົາບໍ່ທັນມີໂຄງລ່າງພື້ນຖານພໍ ພາຍໃຕ້ສະພາບການ ດັ່ງກ່າວ ກໍຍັງໄດ້ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ຄ່າເງິນກີບຍັງສືບຕໍ່ຜັນຜວນອີກດ້ວຍ ເພາະວ່າສິນຄ້າທີ່ນຳເຂົ້າຈະຕ້ອງຊຳລະລາຄາດ້ວຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ເມື່ອສົມທົບກັບການທີ່ລາວຂາດດຸນການຄ້າຕ່າງປະເທດ ດ້ວຍແລ້ວ ຍັງເຮັດໃຫ້ເງິນກີບອ່ອນຄ່າລົງກວ່າ 234 ເປີເຊັນ ແລະ 235 ເປີເຊັນ ທຽບໃສ່ເງິນບາດ ແລະ ໂດລາສະຫະລັດ ຊຶ່ງກໍເຮັດໃຫ້ອຳນາດ ການຊື້ສິນຄ້າຂອງປະຊາຊົນລາວລົດລົງເກີນກວ່າ 2 ເທົ່າຕົວໃນປັດ ຈຸບັນນີ້ ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນໃນປີ 2020 ລາຍງານຈາກບາງກອກ ຊົງລິດ ໂພນເງິນ VOA ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ໃນລາຍການເມືອງລາວໃນປັດຈຸບັນສຳລັບແລງມື້ອື່ນ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຟັງລາຍງານກ່ຽວກັບ ລັດຖ ະບານໄທຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຕຳຫຼວດລາວ ຊ່ວຍຕິດຕາມຈັບກຸ່ມນັກຄ້າຢາເສບຕິດລາຍໃຫຍ່ ຈຳນວນ 48 ຄົນ ທີ່ຫຼົບໜີຈາກໄທ ເຂົ້າມາຫຼົບລີ້ຢູ່ໃນລາວ ແລະ ໃຊ້ລາວເປັນທາງຜ່ານໃນການຂົນສົ່ງຢາເສບຕິດໄປໄທ ກ ະລຸນາຕິດຕາມຮັບຟັງໃຫ້ໄດ້ໃນມື້ອື່ນ ແລະ ກ່ອນຈາກກັນໄປໃນຄ່ຳຄືນນີ້ ຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງຂ່າວຮອບຫຼ້າສຸດ ຜູ້ພິພາກສາສານລັດຖະບານກາງ ໄດ້ດຳເນີນຄະດີແພ່ງຕໍ່ທ່ານນາງ Catherine Herridge ນັກຂ່າວສືບສວນຜູ້ມີປະສົ ບການ ໃນຂໍ້ຫາຕັ້ງໃຈບໍ່ປະຕິບັດຕາມຄຳສັ່ງຂອງສານໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ສຳລັບການບໍ່ຍອມເປີດເຜີຍແຫຼ່ງທີ່ມາໃນລາຍງານຕ່າງໆຂອງອົງການຂ່າວ Fox News ກ່ຽວກັບນັກວິທະຍາສາດອາເມລິກັນເຊື້ອສາຍ ຈີນ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຖືກອົງການສັນຕິບານກາງ ຫຼື FBI ດຳເນີນການສືບສວນຜູ້ກ່ຽວ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຖືກດຳເນີນຂໍ້ຫາໃດໆເລີຍ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ AP ຜູ້ພິພາກສາສານຊັ້ນຕົ້ນຂອງສະຫະລັດ ທ່ານ Christopher Cooper ໃນນະຄອນ ຫຼວງວໍຊິງຕັນ ໄດ້ຕັດສິນປັບໃໝທ່ານນາງ Herridge ໃນຈຳນວນເງິນ 800 ໂດລາຕໍ່ມື້ ຈົນກວ່າວ່າທ່ານນາງຈະປະຕິບັດຕາມຄຳສັ່ງ ແຕ່ຄ່າປັບໃໝນັ້ນ ຈະບໍ່ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໃນທັນທີ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານ ເພື່ອໃຫ້ເວລາແກ່ທ່ານນາ ງໄດ້ຍື່ນຄຳຮ້ອງຂໍອຸທອນ ຜູ້ພິພາກສາຄູເປີ ຂຽນວ່າ ທ່ານຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມສຳຄັນຢ່າງຍິ່ງ ກ່ຽວກັບເສລີພາບດ້ານການຂ່າວໃນສັງຄົມຂອງພວກເຮົາ ແລະ ບົດບາດທີ່ສຳຄັນຍິ່ງຂອງການຮັກສາຄວາມລັບຂອ ງແຫຼ່ງຂ່າວທັງຫຼາຍຂອງການລາຍງານຂ່າວສືບສວນ ແຕ່ຜູ້ພິພາກສາໄດ້ກ່າວວ່າ ສານກໍຍັງມີບົດບາດຂອງຕົນເອງທີ່ຈະຕ້ອງເຮັດໃນການປົກປັກຮັກສາກົດໝາຍ ແລະ ປົກປ້ອງສິດອຳນາດດ້ານຕຸລາການ ທ່ ານ Cooper ຜູ້ທີ່ໄດ້ຖືກສະເໜີຊື່ສຳລັບຕຳແໜ່ງຜູ້ພິພາກສາ ໂດຍອະດີດປະທານາທິບໍດີ Barack Obama ໄດ້ຂຽນວ່າ ທ່ານນາງ Herridge ແລະ ເພື່ອນຮ່ວມງານຫຼາຍໆຄົນຂອງທ່ານນາງ ໃນປະຊາຊົມ ປະຊາຄົມນັກຂ່າວ ອາດບໍ່ເຫັນດີກັບຄ ຳຕັດສິນນັ້ນ ແລະ ຕ້ອງການໃຫ້ມີຄວາມກ້ຳເກິ່ງກັນທີ່ແຕກຕ່າງ ອານາສັກ ຍານ ຍານອະວະກາດລຳໜຶ່ງໃນ ຂໍອະໄພ ຍານອະວະກາດລຳທຳອິດຂອງສະຫະລັດ ທີ່ໄດ້ລົງຈອດເທິງດວງເດືອນ ນັບຕັ້ງແຕ່ບັນດາ ນັກວິທະຍາ ນັກບິນອະວະກາດຂອງ Apollo ນັ້ນ ໄດ້ມິດງຽບໄປເມື່ອວັນພະຫັດວານນີ້ ໜຶ່ງອາທິດຫຼັງຈາກທີ່ຂາເບື້ອງໜຶ່ງ ໄດ້ຫັກເວລາບິນລົງຈອດ ແລະ ໄດ້ລົ້ມລົງໃກ້ຂົ້ວກ້ຳໃຕ້ຂອງດວງເດືອນ ຍານດັ່ງກ່າວຂອງບໍ ລິສັດ Intuitive Machines ຊື່ວ່າ Odysseus ມີອາຍຸຍືນຍາວກວ່າບໍລິສັດໄດ້ຄາດໄວ້ ຫຼັງຈາກທີ່ມັນໄດ້ລົ້ມລົງທາງຂ້າງ ພ້ອມດ້ວຍພະລັງງານແສງຕາເວັນ ແລະ ການສື່ສານດຳເນີນງານຢ່າງບໍ່ປົກກະຕິ ການສິ້ນສຸດໄດ້ມີຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ບັ ນດາຜູ້ຄວບຄຸມການບິນ ໄດ້ຮັບຮູບພາບອັນສຸດທ້າຍຈາກຍານ Odysseus ແລະ ໄດ້ອອກຄຳສັ່ງແກ່ຄອມພິວເຕີ ແລະ ລະບົບພະລັງງານຂອງມັນໃຫ້ກຽມພ້ອມປະຕິບັດການ ວິທີທາງນັ້ນ ຍານອະວະກາດດັ່ງກ່າວຈະສາມ າດຕື່ນຂຶ້ນມາໄດ້ອີກພາຍໃນ 2 ຫາ 3 ອາທິດຂ້າງໜ້າ ຈົບຂ່າວ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຂ້າພະເຈົ້າອາດນະສັກ ພ້ອມດ້ວຍໄຊຈະເລີນສຸກ ຜູ້ກຳກັບການອອກອາກາດ ແລະ ຄະນະສະຖານີວິທະຍຸ VOA ຂໍອຳລາບັນດາທ່າ ນຜູ້ຟັງໄປກ່ອນ ພົບກັນໃໝ່ໃນເວລາ 7 ໂມງ 30 ຫາ 8 ໂມງແລງຂອງມື້ອື່ນ ຕາມເວລາໃນເມືອງລາວ ດ້ວຍຄວາມຖີ່ 1575 ກິໂລເຮີດ ເຊິ່ງທ່ານກໍສາມາດຮັບຟັງໄດ້ທາງອິນເຕີເນັດເຊັ່ນກັນທີ່ lao.voanews.com ຂໍອວຍພອນໃຫ້ທຸກທ່າ ນ ຈົ່ງໂຊກດີ ມີຄວາມສຸກກາຍສະບາຍໃຈ ລາຕີສະຫວັດ